آء بگهڙ کائي ويو. وما انت بمؤمن لنا تون انهي تي پت نه ڪندين ولو ڪنا صادقين جيتوڻيڪ اسان سچ به ڳالهايون ٿا پر توهان کي بدگماني آهي ڇو ته اڳي ئي توهان چيو پئي هاڻي به وري واقعو قدرت اهڙو ٿي پيو آهي يوسف عليه السلام جي متعلق يعقوب عليه السلام کي

وارد چيو آهي جيڪو پاڻي جي تلاش ڪري. ادليٰ دلوه، هن دل، دلو پنهنجو ڏول لڙڪايو. قال يا بشريٰ، ڇڪي جو ڪڍيئي چيئي ته هي بشارت، خوشي جي ڳالهه، هذا غلام، هي ته ٻار نڪري پيو اندرون. سبحان الله، واسروه بضاعه، لڪائي کڻي رکيونس تجارت جي مال ۾. چيونس ته بس هي به اسان جو تجارت جو سامان آهي، ڏاڍا خاصا پئسا ڏوڪڙ ڏئي ويندو، هي ٻارڙو وڪڻنداسين، برده فروش ماڻهو ڪو هيا شايد اهي، ٻيو به تجارت جو مال هوندو، برده فروشي به ڪندا هوندا، ٻانهن جو واپار اڳي ٿيندو هو. والله عليم بما يعملون الله ڄاڻي ٿو جيڪو ڪن پيا ته اتي انهن کي ائين ڪونه چيئين منهنجي ڀائرن مون سان هي حالت ڪئي آهي مان ايڏو پريو هن ڳوٺ جو آهيان ويٺل وشروه بثمن بخس هتي جيڪو اوحينا اليه آهي لتنبئنهم بامرهم ۾ هتي سمجه ۾ اچي ٿو ته يوسف عليه السلام جي تسلي لاء الله تعاليٰ هن کي وحي ڪري ڇڏيو تنهن ڪري هن جي قلب تي اهڙي تسلي اچي وئي جو هن کي پرواهه ڪانه هنن ڳالهين جي

اتي انهن ماڻهن خريد ڪيو قال الذي اشتراه جنهن شخص خريد ڪيو من مصر مصر ۾ سمجه ۾ اچي ٿو ته خريدار اهو پاڻ هو ايترو سمجه ۾ پنهنجي زال کي چيئين ته اڪرمي مثواه هن جي جاء سٺي ڪر هتي نسبت اشتراء جي عورت ڏي ڪانهي جيئن قصن ۾ آيو ته پاڻ زليخا وڃي خريد ڪري آئي اها ڳالهه سمجه ۾ اچي ٿي هن اکر جي ڪري يا ائين چئجي ته پئسا ملڪيت ان جي هئي يا تاويل چئجي تاويل جي ضرورت ڪانهي ڪا تاويل جي ضرورت تڏهن چئجي جڏهن ڳالهه ثابت ٿيل هجي ها ته پاڻ مائي وڃي خريد ڪري آئي اڄوڪي مايون پاڻ خريد ڪنديون نه اڳي خريد فروخت زائفان ڪونه ڪندي هيون هاڻي اها رسم نڪتي آهي اڳي مرد خريد ڪندا هئا پوء آڻي اچي ته هن جو آبرو رک جاء هن جي عزت واري ڪر

ڳالهين جي صحيح مواقع جو علم معنيٰ مجلس ۾ ڪچهري ۾ جيڪي ڳالهيون ٿين مشورا مصلحتون انهن جا پورا مواقع صحيح ڳالهيون اها معنيٰ خوابن جو تعبير اها معنيٰ ڪئي اٿن تعبير جي ڪري تعبير ٿا چون خوابن جو معنيٰ اهو علم هن کي عطا فرمايوسي. والله غالب علي امره الله پنهنجي امر تي غالب آهي، حڪم تي غالب آهي، اهو ڪري ڇڏيندو ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون ماڻهو ڄاڻن نه ٿا هن ڳالهه کي. شام جي ملڪ کان مصر ڏي حڪومت جو نقل ٿيڻ، شام جي ملڪ کان بني اسرائيل جي بنياد کي ڇڪي اچڻ، اهو آهي الله جو امر. پر ماڻهن کي انهيء پروگرام جي خبر ناهي ته الله تعاليٰ وٽ ايڏو ڪو وڏو پروگرام آهي اهو.

پوء هن جي مرضي هئي آزاد هو، ڪنهن عورت جو چوڻ وٺي ته وٺي، نوڪرياڻي ٿي. ائين نه، هو في بيتها هي، ان جي گهر ۾ هو، ان جي قبضي ۾ هو، ان جي ڪنٽرول ۾ هو. معنيٰ ان جي حڪم هيٺ هو. ننڍو ٻار ٿي وڏو ٿيو، حجاب طبعي ختم. ۽ قوت ۽ قبضو انهي عورت جو. يعني مواقع ايتري قدر هن جي تقدس جي خلاف يوسف عليه السلام جي تقدس ۽ طهارت جي مواقع ايڏا خلاف جو هي هن جي گهر ۾ هن جي قبضي ۾ عن نفسه طلب ڪئي غلقت الابواب حجاب طبعي ٻيو ٿيندو آهي حجاب عقلي. حجاب طبعي ميل جول ڪري ختم هيو ۽ حجاب عقلي کي دروازن سان بند ڪئي متان عقل ان ڳالهه کي تسليم نه ڪري ڇو ته ماڻهن جو اٿڻو ويهڻ ٻيٺڻو عقل ان ڳالهه کي انڪار ڪندو آهي تنهن ڪري دروازا بند ڪيا ڪمرا کي انهن کي دروازا دروازا بند ڪري قالت هيت لڪ مان تيار آهيان تنهنجي لاء جيڪا به ڪري

معنيٰ مالڪ جنهن جنهن خريد ڪيو تربيت ڏيندڙ رب جو اکر اڳي عام استعمال ٿيندو هو ۽ ٻولي ٻي هئي عبري ٻولي هئي ان عبري جو ترجمو رب سان هتي ڪيو ويو آهي ۽ ڪنهن شخص کي رب چوڻ ائين اڳي جائز هو جهڙي طرح غير کي سجدو ڪرڻ به تنهن وقت ۾ اڪرام لاء جائز هيو اهڙي طرح ٻيون ڪيتريون رسمون جيڪي اڳن شريعتن ۾ هيون هاڻي منسوخ آهن مون کي پنهنجي انهيء گهر جي مالڪ هيڏو عزت سان رکيو آهي ۽ هيتري قدر مون کي پالنا ڪئي آهي، آداب، تهذيب، اٿڻ، ويهڻ، شرافت سڀ سيکاري آهي. اهڙي خيانت ڪيئن ٿيندي؟ انه لا يفلح الظالمون بيشڪ ڪامياب نه ٿيندا آهن ظالم. ناانصاف بي انصاف ماڻهو ڪامياب نه ٿيندا آهن هي بي انصافي آهي پنهنجي معاشري سان هيڏي بي انصافي يعني الله تعاليٰ جي مون کي پناهه اهڙي قبيح حرڪت مون کان نه ٿيندي هو منهنجو مربي هن جي عزت تون هن جو ننگ مان هن جي ناموس ۾ بي انصاف ٿي ايڏو نقصان ڪريان مون کان اهو نه ٿيندو هن ويچاري ڪيتري منهنجي راحت رساني جي لاء بعض مفسرين انه ربي جو ضمير الله تعاليٰ ڏي ورايو آهي پوء معنيٰ هيء ٿيندي ته رب تعاليٰ اصلي مون کي اها جاء سٺي ٺاهي ڏني جو مون کي اهڙي تڪليفن مان ڪڍي اهڙي عزت واري جاء تي آندائين ۽ سٺي جاء منهنجي مالڪ مون کي ڪري ڏني الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان هن کي حڪمت علم عطا فرمايوسي

قد مٿئون تحقيق جي آ. لام قسم جو آ. هڪڙو تاڪيد ماضيء مئون جو ارادو اهو ٿي گذريو. قد سان محقق ٿي ويو. لام سان قسم جهڙو ٿي ويو. اهي ٽي تاڪيد آيا. رب تعاليٰ جي طرفان عزم ان عورت جو ايڏو مضبوط ٽن تاڪيدن سان بيان ڪيل. معنيٰ فيصلو هو عورت جو ته هيء پنهنجي مراد ماڻيندي. وهم بها لولا.

جيڪي معتزله آهن انبياء جي عصمت جا به قائل ڪونهن پوء قرآن پاڪ جي نحو سيبويه جو دست نگر هجي

خاطر، خاطر معنيٰ جيئن ڪنڊو پيو چڀڪي، لڳل هوندي آهي نه تنڙي، تنبڙي تنبڙي هٿ ۾ پوء اها پئي ماڻهو کي لڳندي آهي، ڇيت هٿ جو لڳي وڃيس، لٽو لڳي وڃيس، پئي خطر ڪري. معنيٰ هڪڙو اهڙو خيال جيڪو عزم تي ناهي پهتل پر کٽڪي پيو. اهو هن امت کي معاف آهي. اڳين امتن کي اهو معاف نه هو خطر معنيٰ خطر وسوسي ۾ داخل هاجس چئبو آهي جو قلب تي نمودار ٿي لهي وڃي بس اهو ته هونء ئي معاف آهي امت هم چئبو آهي خيال کي جيڪو فڪر ڏياري بيهي

ته اهو منهنجو ٻانهو منهنجي مخلصن ٻانهن منجهان هيو، ان سان اکر آ معنيٰ ڄڻ هن جاء تي قائم مقام مترددين جي ڪيو ويو آهي انهي شخص کي جيڪو تردد ۾ هجي ته آيا شبهو هم هن کي ٿيو ڪين نه ڇو ته هم جو مسئلو نازڪ مسئلو آهي. جيڪڏهن ڪو قلب پنهنجي ۾ تردد ڪري يوسف عليه السلام جي هم جو ۽ پنهنجي دل ۾ هم رکي اهو تردد رکي الله تعالي ان سان انهي جملي ۾ ڪاٽي ڪڍيو تردد مخاطب جي اها آهي ڪلام جي پاڻ ۾ توثيق ۽ معنوي اتصال پوء وري هيٺ اڃا نظر ڪريو هيٺ جيڪو مقدمو جاري ٿو ٿئي سو آيا عمل تي آ ڪين ارادي تي آ

الا ان يسجن مگر هي ته ان کي جيل ۾ وجهجي او عذاب اليم يا ڪو دردناڪ سزا ڪا مار ڏجيس ان کي معنيٰ هن فتويٰ به ڏئي ڇڏي قاضي به پاڻ مفتي به پاڻ قال هي اتي پوء هن کي بيان ڪرڻو پيو نه ته هونء افشا راز جو هي ڪو نه ڪري ها قال هي راودت نفسي هن طلب ڪئي مون کي منهنجي نفس کان وشهد شاهد من اهلها اتي هڪڙو شخص هو انهي شاهدين ۾ عورت جي خاندان منجهان انهن گواهن منجهان هڪڙي يوسف عليه السلام کي به واقعو ظاهر ڪرڻو پيو ته مان پنهنجي جان بچائي هن عورت چيو ته نه هي هن دست درازي ڪئي آخر هڪڙو شخص هيو عورت جي خاندان منجهان انهي ڏني شاهدي علماء چون ٿا ته ٻار نه هو پر وڏو هو

تو گناهه ڪيو آهي، بخشراء معافي وٺ. انڪ ڪنت من الخاطئين، تون خطاڪار آهين، تون مجرم آهين. اها جيڪا پرفريب ڪارروائي آهي، اهڙي قسم جي حرڪتن کان اڳتي باز باز اچ، اهڙي معصوم ماڻهن جي مٿان ايتري قدر حملو ڪرڻ وري اخلاق جي انهن جي مٿان زد ڏيڻ تمام برو آهي.
اهو ماڻهو

انهن سڀني جي عورتن جو اها ڳالهه ٻڌي ته مائيء تي طعنو ڪرڻ لڳا ۽ اهي طعنو ڪري پنهنجي پارسائي پيون ظاهر ڪن ته اسان مقدس آهيون ڀاء بڇڙي رڳو اها آهي هڪڙي حالانڪه هنن کي ٻيو چڪر کيڏڻو هو ڇو ته ان ڪيدڪن عظيم جو ٿيو ته ذات اچي وئي هن ۾ نه عورتن جي اهي ملامتون جڏهن ڪڏهن اچن ته هن کي ملامتون ڏين اي جنهن تنهنجو حال ئي ڪونهي تون هيڙي تيڙي تون هيئن مقصد اصل هنن جو اهو هو ته اسان اهو نينگر ڏسون نيت اها، اسان به ڏسون اهو ماڻهو ته ڪهڙو آهي، ايڏو بي مثال حسن ۽ جمال جيڪو شهره آفاق آ انهن عورتن جي جو ڪن تي پيو ته هنن جي دلين ۾ ڄڻ اهي قسم جا خيالات اچي پيا ته جيڪر ڏسون پر هاڻي ڏسون ڪيئن هن کي هڻون طعنا هين ديان تون ههڙي تهڙي آن تون هيئن آهين تون هيئن آهين پوء هوء ڪندي بيوسيء جون ڳالهيون جڏهن بيوسيء جون ڳالهيون ڪندي ته پوء بيوسي جي حالت ۾ ڄڻ اها پاڻ کي معذور ڄاڻائڻ جي لاء کڻي اسان کي ڏيکاريندي ته ههڙي ماڻهوء تي ڀلا بيوس نه ٿبو ٻيو ڇا

ايترو مقصد هو هن جو وآتت ڪل واحدة منهن سڪينا ڇري ڏنائين قالت اخرج عليهن چي ته هاڻي هنن تي مظاهرو ڪر نڪر هي ان جو غلام هو محڪوم هيو ۽ هن جو نڪرڻ جو مسئلو هو ۽ اهڙي قسم جو ڪو پردو هجي يا ڪنهن عورتن جي آڏو ظهور ممنوع هجي شرعاً سو به ته ڪونه هو نه ڪو ڪا اهڙي شريعت هئي سڀ ڳالهيون هيون طبعي مسئلو هو

ليسجنن، هن کي گرفتار ڪبو، وليڪونن من الصاغرين ۽ اهو ٿي پوندو بي عزتن منجهان، هن کي ذليل ڪبو، هن کي نه ڇڏبو، عورتن ۾ هن پنهنجي اها جيڪا هيس اميري ۽ رئيسي هڪڙو جيڪو ڌماڪو هوندو آهي اهو اهو ڏنو. حضرت يوسف عليه السلام اها کڙ ٻڌندو هليو ويو قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه

پوء انهن کي هيء ڳالهه سمجهه ۾ آئي، بدا بمعنيٰ ظهر لهم، سمجهه ۾ آين، من بعد ما راوا الايات، ان کان پوء جو ڏٺائون ڪي نشانيون، اهڙيون ڪي نشانيون ڏٺائون، يعني عورت جي طرفان، ته اهو، ٻيو، ٽيون، سڄو معاملو، انهن کي خيال ٿيو ته هاڻي هنن ۾ ڪجهه جدائي ڪري ڇڏجي، ليسجننه، ڪجهه گرفتار ڪن هن کي، حتيٰ حين ڪنهن وقت تائين ته بدنامي به وڃي هلي ۽ ڏوهه جيڪو آهي ڪونهي.

ڄڻ صبر گهرڻ به معنيٰ دعا آهي، بلا جي دعا آهي. حضور سائين صلي الله عليه وسلم جن کي خبر پئي، فلاڻو هڪڙو شخص بيمار ٿيو آهي، پڇڻ ويس، ضعيف هجي جيئن جهرڪي جو ٻچو، اهڙو ٿي ويو پيٽ هن جو. فرمايس، فلاڻا تو کي اها بيماري ٿي آهي. چي سائين ها مان کي ڏاڍي بيماري ٿي آهي، مان کي تڪليف ٿي آهي. فرمايس، پوء تون دعا ڪهڙي گهرندو آهين؟ چيائين سائين، مان دعا گهرندو آهيان، اللهم افرغ علي صبرا.

شاهي خاندان وارن پنهنجي حالات تي نظر ڪري يوسف عليه السلام کي الڳ ڪري ڇڏيو ۽ انهن جيل ۾ داخل ڪيو ماڻهو سمجهن ته يوسف جو قصور آهي عورت ويچاري مفت بدنام ٿي هئي گويا عورت جيڪا قيد جي ڌمڪي ڏني هئي اها پوري ڪري چڪي پوء يوسف عليه السلام جيل ۾ رهيو ڪيترو وقت رهيو بضع سنين بضع ٽن کان وٺي نون ورهن تائين ٿيندو آهي. ڪيترو رهيو خبر ناهي. گهٽ ۾ گهٽ ٽي وڌ ۾ وڌ نو. ان درميان اتي حضرت يوسف عليه السلام سان گڏ قيد خاني ۾ هڪڙا ٻه نوجوان آيا

ڇو ته کل، ڦوڳ، رس، انهي کي انگور چئبو آهي. ان مان رس مان ٺهندو آهي شراب. ذڪر جزي جو، ارادو ڪل جو. مطلب انگورن کي ٿو نپوڙيان. اهڙا مجازات قرآن پاڪ ۾ گهڻا ايندا آهن. هڪڙي پنهنجو خواب اهو ٻڌايو ۽ ٻئي چيو مان

هڪڙو بادشاهه جو ساقي هيو، ٻيو هيو خباز بورچي يا بورچي خاني جي مٿان محڪمي جو آفيسر. ڪن ڪتابن ۾ ائين ٿو اچي بادشاهه جي طعام جو خازن هو خود بورچي نه هو ماني ٿڦڻ وارو ٻيو هو بادشاهه جو ساقي پاڻي ٻاڻي جو انتظام ڪري پيارڻ وارو اهي به عهدا هڪڙا ٻه بادشاهه جي غذائيات جا ٻئي ماڻهو هيا انهن کي جيل ۾ رکيو ويو هو ڏوهه جي ڪري تهمت هئي ته هنن بادشاهه جي تام ۾ زهر وڌو آهي مگر بادشاهه بچي ويو طعام نه کاڌو ٻن ماڻهن

صد صداقت جي نشاني هوندي، جيڪي مان توهان کي خواب ٻڌائيندس، ان جي صداقت جي نشاني هيء هوندي ته ماني اچي ٿي، اجهو هاڻي تنهن کاڌي ۾ هن قسم جو کاڌو هوندو. اهو به هڪڙو انسان جي خيال جو تعبير آهي، ماني اچي ٿي ڪهڙي ايندي، بابا هيء ماني ايندي. ان منجهان جيئن هنن کي يقين پيدا ٿئي

ڏيندو ته جيئن ماڻهن کي ٻڌائي ماڻهو متوجه ٿين ان ۾ ماڻهن جي ڀلائي جيئن هڪڙي شخصيت سان وابستگي ۽ تعلق هجي عقيدت مندي نه ٿيندي ته پوء ان مان فائدو وٺڻ مشڪل ٿي پوندو حضور انور صلي الله وسلم جن سان هڪڙا مخالف ٿي بيٺا هڪڙا عقيدت مند صحابه ڪرام ٻي هڪڙي اهڙي جماعت هئي

محسوس ڪيون ته واقعي هي ماڻهو ته ڀلو ٿو ڏيکارجي، اسان جي خواب جو تعبير به ائين ئي صحيح ٻڌائيندو. هاڻي زور متوجه ٿي ڪا ڳالهه ٻڌڻ ڏي. اهو هن ۾ نڪتو رکيل آهي. قال لا ياتيڪما چيائين نه ايندو هينئر توهان وٽ کاڌو جيڪو توهان کارايا ويندا آهيو مگر خبر ڏيندو

ته مان هڪڙو اهڙو معاملو ڇڏي آيو آهيان، جيڪي اهي ماڻهو پنهنجي خيال وارا آهن. پوء مان پنهنجي ابي ڏاڏي جي دين جو تابع ٿيس، ڇو ته اهي ڀلا ها، بزرگ ها. هي جنهن گهر ۾ حضرت يوسف عليه السلام رهندو هو، انهن جو مذهب دين مصر وارن جو مذهب دين شرڪ ۽ ڪفر هو. هن کي چيس مان اها ڳالهه قبول نه ڪئي آهي، نه ڪو پسند ڪئي آهي.

هوء لڏي پوندي ته نڪري ويندي، ڳالهه پوء ٻي انهن جي جاء تي ويهندي. واتبعت ملت آبائي ابراهيم اسحاق، مان پنهنجي ابي ڏاڏي ابراهيم عليه السلام اسحاق يعقوب عليه السلام انهن جو تابع. ما ڪان لنا ان نشرڪ بالله، اسان کي شرڪ ڪرڻ جو موقعو نه آهي. الله سان شريڪ ڪونه ڪبو. من شيء ڪنهن شيء کي. ذلڪ من فضل الله، الله جي مهرباني آهي اسان تي وعلي الناس ماڻهن تي. جو الله اسان کي توفيق ڏني آهي ٻڌايون پيا ولڪن اڪثر الناس لا يشڪرون ڪيترا ماڻهو احسان نه ٿا مڃن خدا سان جي شريڪ نه بڻائن ها ته ڇا ٿئي ها هڪڙي رب جي پرور ڪن ها پوڄا ۽ ان جي عبادت بهرحال حضرت يوسف عليه السلام هنن کي اتان کان وٺي تبليغ شروع ڪئي، متوجه ڪري پاڻ ڏانهن. هو غرضي به هيا، ٻڌڻ جي لاء به مجبور هيا. وڌيڪ عقيدتمندي ڏانهن انهن کي ڇڪي آندائين. سندن مذهب ۽ پنهنجي مذهب جو فرق به ٻڌايائين ۽ ٻڌايائين لطيف طريقي سان، اني ترڪت ملت قوم، مان هڪ اهڙي قوم جو دين ڇڏي آيو آهيان، جيڪي الله ۽ رسول تي ايمان نه آڻيندا، ۽ يوم الآخر جي. معنيٰ جيڪي جن جيل ۾ وڌو هو انهن جو مذهب هنن جيلن جو مذهب ساڳو هو پر نفيس لطيف طريقي سان تعريض آئي آ ته تهان جو دين ماء وٽ متروک آهي پر ائين نٿو چئن ته تهان جو دين متروک آهي اهڙي هڪڙي قوم جو دين متروک آ مون وٽ جيڪا هن قسم جي

ارباب گهڻا رب متفرقون جدا جدا هجن خير اهي ڀلا ام الله الواحد القهار يا هڪڙو رب اهو وڌيڪ چڱو ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها جيستائين اهي جواب ڏين تيستائين فيصلو ته جيئن هو ڪا ڪو غلط جواب ڏين ۽ غلط جواب جي ترديد ڪجي تنهن کان اڳ ۾ پنهنجو پروگرام ٻڌائي وٺجي

توهان به توهان جي ابي ڏاڏي به ما انزل الله بها من سلطان نه موڪليو آهي الله تعالي انهيء جو ڪو دليل. جنهن شيء جو دليل نه هجي انهيء تي زور ڏيئي بيهڻ اها گمراهي آهي. اهڙي قسم جا غلط خيال هڪڙي قوم کي بي سند بي تڪا آهن جن جي ڪا حقيقت ذرو به ناهي فيصلو خدا جو آهي حڪم انهي جو آهي امر الا تعبدوا الا اياه هن جو حڪم آهي ته ان کان سواء ڪنهن جي عبادت نه ڪري ذالک الدين القيم اهو دين مضبوط آهي ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون پر ڪيترا ڪون ٿا ڄاڻن ان ڳالهه کي قرآن پاڪ ۾ ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمائي ٿو زخرف سورت ۾ ٿو اچي فرمائي ٿو ته واسئل من ارسلنا من قبل من رسلنا، اڳين رسولن کان ته پڇا ڪريو جيڪي گذريا آهن، انهن جي ماڻهن کان جيڪي هاڻي به موجود آهن، رسول ته گذاري ويا قومون به پر ان جا پوئلڳ اجعلنا لهم من دون الله من دون الرحمن آلهة يعبدون ڇا الله کان سواء ٻيا ڪي مالڪ هيا جن جي عبادت ڪجي ها

پوء ٻڌايم. ان کان پوء حضرت يوسف عليه السلام هڪڙي شخص کي نياپو به ڏنو. قال للذي ظن انه ناج منهما چيائين انهي شخص کي جنهن جي لاء ڀانئين ته اهو ڇٽي ويندو. هو جيڪو هيو ساقي. اذڪر عند ربڪ منهنجي ڳالهه ڪر پنهنجي مالڪ وٽ، بادشاهه وٽ ڳالهه ڪر.

هدايت جي لاء الله جو رسول مرڪز آهي دنيا ۾ تنهن ڪري هدايت جو شڪر ڪبو الله تعالي وٽ ۽ گمراهي جي نسبت اها شيطان جي طرف ڪبي ڳالهه وئي کان ڏهين سال رهجي ويو حضرت يوسف عليه السلام جيل جي اندر سال رهجي ويو ڳالهه هن جي نڪري نه سگهي اتي هن جي ذهن تان لهي وئي اهو اتي معاملو پورو ٿيو سزا ڪافي وڌي وئي قال الملڪ ٻيو واقعو اتفاقي هڪڙو حادثو پيدا ٿيو ملڪ مصر جي اندر بادشاهه چيو مان خواب لڌو آهي اني اري سبع بقرات ڳئون ٿو ڏسان مون ست سمان، ٿلهيون، سمان جمع آهي سمين جي، سمينة جي، ڳئون هڪڙيون ٿلهيون آهن، بقر آهن ٿلها ڏاند يا ڳئون، ياڪلهن سبع عجاف کائن ٿيون انهن کي

۽ ٻيو ست سنگ ساوا ٻيا سڪا علم وارن کي گڏ ڪيائين معرفت وارا مرد بادشاهيء جا آيا بادشاهه سلامت پنهنجو خواب پيش ڪيو پر ماڻهن کي سمجه ۾ نه آيو علم رويا علم رويت جو پاڻ ۾ تعلق آهي رويا چئبو آهي خواب کي، رويت چئبو آهي هنن اکين سان ڏسڻ واري جهان کي. انهن ٻنهي جو پاڻ ۾ تعلق آهي، مگر تعلق ڪنهن اهڙي نسبت ۾ آهي جو تصويرات اهي اتي ڪم نه ايندا آهن. هڪڙي شيء جي روح جو تعلق ٻئي شيء جي روح سان هوندو آهي. تصويرات انهيء رائي شخص کي ذهن ۾ وجهڻ جي لاء ايندا آهن، ته جنهن نڪ جي خواب جي حيثيت هن جي ذهن تي برابر رهي تڏهن وسري به ويندي جماعت منهنجي سردارن جي افتوني في رؤياي مون کي خبر ڏي خواب جي ان ڪنتم للرؤيا تعبرون جيڪڏهن توهان تعبير ڪندا آهيو وقت هو تعبير جو ماڻهو گهڻو ڪري خوابن جا تعبير ٻڌائيندا هئا انهن کي فن اهو هيو عام استعمال ٿي ويو هو
قالوا اضغاث احلام چي هي خواب آهن هڪڙا پريشان

خواب جي لاء اهو آهي مقام اسلام ۾. قال الذي نجا منهما جيڪو ڇٽي ويو انهي چيو وادڪر بعد امت ڪنهن زماني کان پوء ياد ڪيو امت جي معنيٰ زمانو ٿئي ٿي انڪم انبئڪم بما بتاويله چي مان توهان کي ٻڌايان ٿو ان جي معنيٰ فارسلون بادشاهه کي چيائين ته سائين ان خواب جي تعبير جي هنن تنهنجن ماهرين ڪانه ڪئي آهي پر ماکي ان خواب جي معنيٰ بيان ڪرڻ لاء موقعو آهي جو ڪنهن کان مان پڇي اچان هن کي ڳالهه ياد اچي پئي ته اهڙو ماڻهو ويٺو آهي خوابن جو جيڪو اصلي صفا وڏي ۾ وڏو ماهر استاد ان کي ڇو نه پڇي اچان بادشاهه کي چيائين مان کي فرصت ملي ته مان پڇي اچان بادشاهه سلامت چڱو جڏهن هنن خواب جي ڪا معنيٰ ئي نه ٻڌائي هڪڙو شخص چيس مان اهڙي ماڻهو کي وٺي ٿو اچان جيڪو معنيٰ